ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى ئەزالىرى دۇنيا بانكىسىنىڭ باشلىقى داۋىد مالپاسقا خەت يېزىپ خەلقئارا پۇل مۇئامىلە شىركەتلىرىنىڭ خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە چېتىشلىق تۆت شىركەتكە قەرز بەرگەنلىكىدىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ تور بېتىدە ئون بىرىنچى ئاپرېل ئېلان قىلىنغان بۇ خەتكە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى كېڭەش پالاتا ئەزاسى جېف مېركېلى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى رەئىسى جەيمىس مەكگاۋېرن قاتارلىقلار ئىمزا قويغان بولۇپ خەلقئارا پۇل مۇئامىلە شىركەتلىرىنى ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك يەر سېتىۋېلىش مىللىي كەمسىتىش مۇھىت ۋە مەدەنىيەت بۇزغۇنچىلىقىغا چېتىشلىق بولغان شىركەتلەرگە ياردەم قىلىشنى توختىتىشقا چاقىرغان بۇ خەتتە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ خىتاينىڭ جىنايىتىگە ئائىت ھۆججەتلىرى تىلغا ئېلىنغاندىن كېيىن مۇنداق دېيىلگەن ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا قۇرۇلغان چوڭ لاگېرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق ئىكەنلىكى ھەققىدە كۆپلەپ خەۋەرلەر بېرىلدى چۈنكى يەرلىك ھۆكۈمەت بۇرۇن تۇتۇلغان كېيىن تۇتۇلغانلارنىڭ ھەممىسىنى قۇل قىلىپ ئىشلەتكەن بەزىلىرىنى ئۇيغۇر رايونىدىن سىرتقا يۆتكەپ ئىشلەتكەن ھەمدە بۇنى نامراتلىقنى يۆلەش دەپ ئاتىغان ئۇيغۇرلار ۋە باشقا تۈركىي مۇسۇلمانلارنى قۇل قىلىپ ئىشلەتكەن زاۋۇتلار ھەتتا لاگېرلارنىڭ ئىچىگە تۈرمىلەرنىڭ يېنىغا سېلىنغان بۇ خەتتە خەلقئارا پۇل مۇئامىلە شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە چېتىشلىق شىركەتلەرگە ئاز دېگەندە تۆت يۈز سەكسەن ئالتە مىليون دوللار پۇل تەمىنلىگەنلىكى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە خەلقئارا تەشكىلاتلار ئۇيغۇر رايونىدىكى قەبىھ زوراۋانلىقنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ بېكىتكەن تۇرغۇلۇق خەلقئارا پۇل مۇئامىلە شىركەتلىرىنىڭ بۇنىڭغا ئەمەل قىلمىغانلىقى ھەتتا ئۆزلىرىنىڭ كەسپىي ئۆلچىمىگە رىئايە قىلمىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئاندىن خەلقئارا پۇل مۇئامىلە شىركەتلىرىنىڭ سودا ئەخلاق ئۆلچىمىگە رىئايە قىلىپ ئۇيغۇر رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق جىنايىتىگە شېرىك بولۇۋاتقان شىركەتلەرگە قەرز بەرمەسلىكى تەلەپ قىلىنغان پاكىستان باش مىنىستىرى ئىمران خان ئونىنچى ئاپرېل كۈنى پارلامېنتنىڭ قوللىشىغا ئېرىشەلمەي تەختتىن چۈشكەن. كۆپلىگەن خەلقئارالىق تاراتقۇلارنىڭ خەۋەر بېرىشىچە، ئىمران خان ئىلگىرى پارلامېنتنى تاقىۋېتىپ، بالدۇر سايلام ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق ئىلگىرى ئۆزىگە خىرىس پەيدا قىلغان سىياسىي رەقىبىنىڭ يولىنى توسماقچى بولغان، ئەمما پاكىستان ئالىي سوتى ئۆكتىچى پارتىيەنىڭ ئىلتىماسىنى قوبۇل قىلىپ، باش مىنىستىرغا ئىشەنمەسلىك بېلىتى تاشلاش قارارى بەرگەن. ئىمران خان ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى پاكىستاننىڭ باش مىنىستىرى بولۇپ سايلانغاندىن بېرى، پاكىستاندا كۆزگە كۆرۈنگۈدەك نەتىجە يارىتالمىغان. ئۆكتىچى پارتىيەلەر ئۇنى ئىقتىسادنى باشقۇرالمىدى دەپ ئەيىبلەپ، ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇشقا ئۇرۇنۇپ كەلگەن ھەمدە كۆپ سانلىق پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكەن. ئونىنچى ئاپرېل كۈنى پاكىستان پارلامېنتى بېلەت تاشلاش ئارقىلىق ئىمران خاننى باش مىنىستىرلىقتىن قالدۇرغاندىن كېيىن، ئۆكتىچى پارتىيە رەئىسى

ئىمران خان باش مىنىستىرلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتىگەندىن بېرى خىتاي بىلەن زىچ ھەمكارلىشىپ كەلگەن، خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى قوللىغان ھەمدە يىگىرمە يەتتىنچى مارت كۈنى يۈز مىڭلىغان قوللىغۇچىلىرىغا قىلغان سۆزىدە خىتاينى ماختاپ، خىتاي ھۆكۈمىتى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ سۈننىتى بويىچە ئىش قىلىۋاتىدۇ، دېگەنىدى. مۇسۇلمان كۆزەتكۈچىلەر ئىمران خاننىڭ پاكىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتىنىڭ باش مىنىستىرى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئىسلامغا قارشى ئۇرۇش ئاچقان كوممۇنىست خىتاينى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ سۈننىتى بويىچە ئىش قىلىۋاتىدۇ دېيىشى ئىسلام دىنىنىڭ روھىغا ۋە تۈپ پرىنسىپلىرىغا ئېغىر دەرىجىدە خىلاپ قىلمىش ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە.
ئەگەر كۈنلەرنىڭ بىرىدە ئۇرۇش بولۇپ قالسا ئامېرىكا يادرو قورالىنى ئىشقا سالىدۇ دەپ ئويلىغان خىتاي ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدىن كېيىنكى ۋەزىيەتكە شۇنداقلا ئامېرىكا بىلەن بولىدىغان ئۇرۇشقا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن يادرو قورال تەييارلىقىنى باشلىۋەتكەن ۋال سترىت ژۇرنىلىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا خىتاي گەرچە يادرو قورال سىناقلىرىنى ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدىن بۇرۇنلا باشلىغان بولسىمۇ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدىن كېيىن ئامېرىكىنىڭ رۇسىيەنى ئەيىبلەپ تەيۋەن مەسىلىسىدە خىتايغا بېسىم قىلىشىغا ئەگىشىپ خىتاي تەرەپ جىددىيلىشىپ قالغان ۋە ئامېرىكىغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن تېخىمۇ چوڭ تەييارلىق قىلىشقا كىرىشكەن خىتاينىڭ غەربىي رايونىغا مۇناسىۋەتلىك سۈنئىي ھەمراھ سۈرەتلىرىنى ئانالىز قىلغۇچىلارنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان بۇ رايوندا يۈز نەچچە يەردە

ئۇكرائىناغا بېسىپ كىرگەن رۇسىيەنىڭ يادرو قورال بىلەن ئۇكرائىناغا ۋە دۇنياغا تەھدىت سېلىشى خەلقئارانى جىددىي تەدبىر ئېلىشقا قىستاۋاتقان بولۇپ خىتايمۇ بۇنىڭدىن ساۋاق ئېلىشى كېرەك ئىكەن ئونىنچى ئاپرېل كۈنى شىنجاڭ سەھىيە كومىتېتى تور بېتىدە بېرىلگەن بىر خەۋەردە ئۇيغۇر رايونىغا تارقالغان يېڭى تىپتىكى كورونا ۋىرۇسىنىڭ ئەڭ يېڭى يۇقۇم ئەھۋالى ئېلان قىلىنغان. خەۋەردە ئۈرۈمچىدە كۆپەيگەن ئۈچ يۇقۇمداردىن باشقا يېڭىدىن كۆپەيگەن يۇقۇمدارنىڭ يوقلۇقى، ئۇ ئۈچ يۇقۇمداردىن بىرسىنىڭ دوختۇرخانىدىن چىققانلىقى مەلۇم قىلىنغان. خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە، تۆتىنچى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنىگىچە يۇقۇملانغانلار جەمئىي ئوتتۇز بەش كىشى بولۇپ، ئۈرۈمچىدە يىگىرمە سەككىز، كورلا خوشۇت ناھىيەسىدە ئىككى، سانجى ئوبلاستىدا بەش كىشى يۇقۇملانغان. ئۆتكەنكى خەۋەرلەردە ئۈرۈمچى شەھەرلىك يۇقۇملۇق كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تىزگىنلەش قوماندانلىق مەركىزىنىڭ كارانتىن تەدبىرلىرىنى يولغا قويۇپ، تەڭرىتاغ رايونى، سايباغ رايونى، شىمگو رايونى قاتارلىق رايونلارنى ئۈچ خىل مەھەللىگە بۆلۈپ قامال قىلغانلىقى مەلۇم بولغان ئىدى. ئىگىلىنىشىچە، خىتاي دائىرىلىرى ئۈرۈمچى شەھىرىدىكى رايونلارنى قامال قىلىپلا قالماي، ئۈرۈمچى بىلەن سانجى، ئۈرۈمچى بىلەن كورلا ئارىلىقىدىكى يوللارنىمۇ قامال قىلغان. كۆزەتكۈچىلەرنىڭ قارىشىچە، خىتاي گەرچە يېڭىدىن يۇقۇملىنىش ئەھۋالى يوق دەۋاتقان بولسىمۇ، ئۈرۈمچىنى مەركەز قىلغان كۆپلىگەن شەھەر ۋە ناھىيەلەرنى قامال قىلغان بولۇپ، ھەقىقىي يۇقۇملىنىش ئەھۋالىنىڭ خەۋەردىكى ساندىن كۆپ بولۇش ئېھتىمالى بار ئىكەن.
يېڭى ئەرەب تورىنىڭ ئونىنچى ئاپرېل بەرگەن خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە خىتاي دوختۇرلىرى مۇھىم ئىچكى ئورگانلارنى تىرىك بىمارلاردىن كېسىپ ئېلىۋېلىپ ئۇلارنىڭ ئۆلۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىكەن خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە ئالدىنقى ھەپتە ئېلان قىلىنغان بىر ئىلمىي دوكلاتتا ئىككى تەتقىقاتچىنىڭ بۇ ھەقتە بەرگەن بايانى نەقىل كەلتۈرۈلگەن بولۇپ بىمار دېيىلگەن ئۇ قۇربانلارنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ ئۇيغۇر تۇتقۇنلىرىغا ئوخشاش مەھبۇسلار بولۇش ئېھتىمالى يۇقىرى ئىكەن ئاۋسترالىيە دۆلەت ئۇنىۋېرسىتېتى سىياسەت ۋە خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر دوكتورى ماتېۋ روبېرتسون بىلەن ئىسرائىلىيە ئەزا كۆچۈرۈش ئىلمىي جەمئىيىتىنىڭ ئەزاسى پىروفېسسور جاكوب لاۋى قاتارلىقلار ئۆپكە ۋە يۈرەك ئەزالىرىنى كۆچۈرۈش ئوپېراتسىيىسىگە ئائىت ئىككى مىڭ سەككىز يۈز پارچە خىتايچە ماقالىنى تەھلىل قىلغان بولۇپ ھەيران قالارلىق كۆپ ئوپېراتسىيە مىساللىرىغا ئاساسەن ئىچكى ئەزالارنىڭ تىرىك ئادەمنىڭ بەدىنىدىن ئېلىنغانلىقىنى بايقىغان دوكلاتىدا مۇنداق يازغان بىز يەتمىش بىر پارچە ماقالىدىن بايقىغان ئىسپاتلار شۇنى ئېنىق كۆرسەتتىكى، بۇلار ئەزالارنى سۇغۇرۇپ ئېلىشتىن ئىلگىرى بىمارلارنىڭ مېڭىسى تېخى ئۆلمىگەن. ناھايىتى روشەنكى، بۇ ئوپېراتسىيەنى قوبۇل قىلغۇچىلار چوقۇم مەھبۇسلار. بۇ دوكلاتنىڭ ئېلان قىلىنىشى ئۇيغۇر رايونىدىكى نەچچە مىليون لاگېر تۇتقۇنلىرى ۋە تۈرمە مەھبۇسلىرىنىڭ خالىغان چاغدا ئورگان تەمىنلەشكە ۋە ئۆلۈشكە مەجبۇر بولىدىغانلىقى ھەققىدىكى ئەندىشىنى پەيدا قىلغان. ئىگىلىنىشىچە، تۈرمە ۋە لاگېردىكى ئۇيغۇر تۇتقۇنلارنىڭ بىيولوگىيەلىك ئۇچۇرلىرى خىتاينىڭ ئورگان ئامبىرىغا بىۋاسىتە ئۇلانغان بولۇپ، قايسى تىپتىكى ئورگان تېپىلىپ قالسا، شۇ ئىنسان قۇربانلىق نىشانىغا ئايلىنىدىكەن. كۆزەتكۈچىلەرنىڭ قارىشىچە، خىتاي گەرچە ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىل تۇتقۇن قىلىنغانلارنىڭ بەدىنىدىن ئورگان ئېلىشنى توختاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن بولسىمۇ، ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغۇچىلارنىڭ بەدىنىدىن ئورگان يىغىۋېلىشنى داۋاملاشتۇرغان. ئۇنىڭدىن باشقا، ئۇيغۇرلاردىن تۇتقۇن قىلىنغانلارنىڭ ئورگانلىرىنى يىغىپ، ھالال ئورگان سودىسى قىلغان. بۇ دوكلات خىتاينىڭ بۇ قانلىق جىنايەتنى تېخىمۇ كەڭ دائىرىدە تېخىمۇ ۋەھشىي ئۇسۇلدا داۋاملاشتۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىكەن ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ ئون بىرىنچى ئاپرېل دۈشەنبە كۈنىدىكى ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى داۋاملاشماقتا. مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى مېھرىبان. نۆۋەتتە مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز. بۇنىڭدا رادىيومىز مۇخبىرلىرى ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلارنىڭ تەييارلىشىدا ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتىگە ئائىت تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت، ئوبزور قاتارلىق پروگراممىلار بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشىمىز ھۇزۇرۇڭلاردا بولىدۇ. نۆۋەتتە دىققىتىڭلار مەخسۇس سەھىپە بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشىمىزنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن. مۇخبىرىمىزنىڭ غۇلجا ناھىيەسى چۇلۇقاي يېزىسىغا قارىتا ئېلىپ بارغان تېلېفون زىيارەتلىرى داۋامىدا دائىرىلەرنىڭ بۇ يېزىدىكى غوللۇق ئەمگەك كۈچلىرىدىن ئايرىلىپ قالغان مەھبۇسلارنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرىنى زاۋۇت فابرىكىلاردا مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىۋاتقانلىقى ئاشكارىلاندى. مەلۇم بولۇشىچە، كۆپىنچىسى ئانىلار ۋە ياشانغانلاردىن تەشكىللەنگەن يۈزلەرچە كىشى ھۆكۈمەت ئاجراتقان بىر ئاپتوبۇستا زاۋۇت فابرىكىلارغا ئاپىرىلىپ، كۈنىگە ئون سائەتتىن ئون ئىككى سائەتكىچە ئىشقا سېلىنماقتا ئىكەن. بۇلارنى ئىشقا ھەيدەكچىلىك قىلىشقا ئاجرىتىلغان مەخسۇس خادىملار بار ئىكەن. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشىلەردىن بىرىنىڭ ئىنكاس قىلىشىچە، ئۇيغۇر رايونىدا مەھبۇسلار ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغا قارىتا نازارەتنى كۈچەيتىش ئۈچۈن، ئۇلارنى دەسلەپكى ئىككى يىلدا سىياسىي ئۆگىنىشلەرگە يىغىۋالغان خىتاي دائىرىلىرى يېقىنقى ئىككى يىلدا ئۇلارنى زاۋۇت فابرىكىلاردا ناھايىتى تۆۋەن ئىش ھەققى بىلەن مەجبۇرىي ئەمگەككە سالماقتا ئىكەن دېيىلىشىچە بۇلارنىڭ مۇتلەق كۆپىنچىسى ئاياللار ۋە ئاز بىر قىسمى ياشانغان ئەرلەر ئىكەن تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان غۇلجا ناھىيەنىڭ چۇلۇقاي يېزىسىدىكى بىر كەنت ساقچىسى چۇلۇقايدا مەھبۇس ئائىلە تاۋابىئاتلىرىنىڭ غۇلجا شەھىرى ياقىسىدىكى ياماچاڭ دەپ ئاتىلىدىغان بىر جايدىكى زاۋۇتلاردا ئىشلەۋاتقانلىقىنى ئاشكارىلىدى مۇشۇ بۇ مەھبۇس ئائىلە تاۋابىئاتلىرىنىڭ بېرىپ ئىشلەۋاتقان يېرى قېيە بۇ قېيەگە ئاپىرىسىلە قېيەدە ئىشلەيدۇ بۇلار.
جېلىلدە ناھىيە بار ناھىيە كارخانىلىرى بار ئىدى ئاشۇ شارنىڭ يېنىغا.

بىز ئىلگىرىكى ئېنىقلاشلىرىمىزدا ياماچاڭنىڭ غۇلجىدا ئىككى مىڭ ئون يەتتە ۋە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىللىرى تەسىس قىلىنغان يىگىرمە نەچچە لاگېرنىڭ بىرسى ئىكەنلىكى مەلۇم بولغان بۇ لاگېرنىڭ نۆۋەتتە تاقالغان ياكى تۈرمىگە ئۆزگەرتىلگەنلىكى مەلۇم ئەمەس ئەمما مەزكۇر كەنت ساقچىسىنىڭ بايانلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە بۇ ياققا ئىلگىرى سېلىنغان زاۋۇت فابرىكىلار

ئىشلەيدىكەن.
قايسى فابرىكىلىرىغا ئاپىرىدۇ؟
ئاشۇ يەردە. رادىيومىزغا كەلگەن ئىنكاستا مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقان بۇ كىشىلەرنىڭ ئون نەچچە سائەت ئىشلەيدىغانلىقى، پەقەت مىڭ ئىككى مىڭ يۈەن ئارىسىدا مائاش ئالىدىغانلىقى قەيت قىلىنغان. مەزكۇر كەنت ساقچىسى ياماچاڭدا ئىشقا سېلىنىۋاتقان بۇ كىشىلەرگە ئايلىق بېرىدىغان ياكى بېرىلمايدىغانلىقىدىن خەۋىرى يوقلۇقىنى تىلغا ئالدى.
بۇ ئىشلەۋاتقانلارنىڭ ئايلىق مائاشى قانچىدىن توغرا كېلىۋاتىدۇ؟ توختىۋاتىدۇ. تاڭ قانچە يىل ئۇقمىدۇق بىز بۇنى. نەچچە بىر ئادەمگە ئۇنى. تەخمىنەن مىڭ بەش يۈزمۇ، ئىككى مىڭمۇ، ئىككى مىڭ بەش يۈزمۇ بولۇشى مۇمكىنمۇ؟ ئۇقمىدۇققۇ ئۇلارنى.
ئۇنىڭ دېيىشىچە، مەھبۇس ئائىلىلىرىنى ئەمگەككە ئاپىرىشقا ئاجرىتىلغان مەخسۇس كادىرلار بار بولۇپ،

شۇ شۇ ئائىلىگە مەسئۇل كادىر بار ھەر بىر ئائىلىگە بەس بەس بىر بىر كادىرغا يە بەش يا ئالتە ئوندەك ئادەم مەسئۇل شۇ ئاشۇ مەسئۇل كادىرلار ئۆزى ئەۋەتىۋاتىدۇ بۇلارنى ئىشلىتىلىۋاتقانلارنىڭ كۆپىنچىسى ئاياللار ۋە ياشانغانلار بوغاندىن باشقا يەنە ئارىسىدا بىر قىسىم ئاغرىقچان كىشىلەرمۇ بار ئىكەن.
بىزنىڭ ھېساب ھېساب نېمىلەر يەك چوڭلار ئايالى بىرسى بار ئۇمۇ بىر ئاغرىقچان. بۇلار ئەتىگەن سائەت ئالتىدا ئىشقا ئاپىرىلىپ كەچ سائەت ئالتىدا ئىشتىن قايتۇرۇپ ئەكلىنىدىكەن.

ئائىلىلىرىدە بېقىلىشقا تېگىشلىك بالىلار ۋە چوڭلارنىڭ بارلىقى، شۇڭا ئۇلارنىڭ ئاخشىمى ئىشتىن ياندۇرۇلۇپ ئەكېلىنىدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى.
كۈندە بىر كۈن ئەكېلىدۇ ئۇلارنى. ئاخشىمى ئەكېلىدۇ، ئەتە ئەكېتىدۇ. ئۇلارنىڭكى ئائىلىسىدە ئادەم يوق، بەزىدە ئوشاق، مەكتەپ بالىنىڭ بالىلىرى بار، ئۆيدە يالغۇز. ئاخشىمىسى كەپ ئۇنىڭغا تاماق ئېتىپ، ئەتە تامىقىڭىزنى بۇ مەكتەپكە ماڭدۇرۇۋېتىپ، يا شۇنىڭلا ئارىسىدا ئىش قىلىۋاتىدۇ ئۇلار.
لاگېر شاھىتى زۇمرەت داۋۇتنىڭ فەيسبۇكىدا ھەمبەھىرلەنگەن، ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئەمگەك مەيدانلىرى توغرىسىدىكى كۆرۈنۈشلەردىمۇ ئېتىزدا ياكى زاۋۇتتا ئىشلەۋاتقانلارنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ ئاياللار ۋە ياشانغانلار ئىكەنلىكى، زاۋۇتقا ئىشقا ئېلىپ مېڭىلغان ئاپتوبۇسلاردا بىر قانچە نەپەر ساقچىنىڭ نازارەتچىلىك قىلىۋاتقانلىقىمۇ مەلۇم.
مەسىلەن، مۇشۇ ۋىدىيوغا قاراڭ، ياخشى قارىسىڭىز خىتايچە گوڭئەن دېگەن خەت تۇرىدۇ، ساقچى ماشىنىسى بار. بۇنداق ۋىدىيو جىق. ئەمدى بۇ تاسادىپىيلىق ئەمەس، بۇ ئېتىزلىققا دېھقانلارنى ئىشقا سەپ قويۇپ، بىر ساقچى ماشىنىسى نېمە ئۈچۈن تۇرىدۇ؟ ئاشۇ ۋىدىيولارنىڭ ھەممىسىدە ساقچى ماشىنا بىللە بار. چوقۇم مۇشۇ ساقچىنىڭكى ئاشۇ تەكشۈرۈشىدە ئاشۇ بېسىمى ئاستىدا قىلىدۇ ھەممە ئىشنى. زۇمرەت داۋۇت، مەھبۇس ئائىلە تاۋابىئاتلىرىنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سالىدىغان ئەھۋالغا ئۈرۈمچىدىكى چېغىدىلا شاھىت بولغانلىقى. كامپغا كىركەتكەنلەرنىڭ ئۇرۇق تۇغقانلىرىنى ئىشقا سالىدىغان ئىش مەن بار ۋاقتىمدىمۇ باتتى.
ئۇلارغا مائاش بېرىلمايدىغانلىقى.
پۇل بېرىدۇ دېگەن گەپنى مەن ئاڭلاپ باقمىدىم. بۇلارغا پەقەتلا دېبو پۇلى شۇ بىچارىلەرنىڭ شۇ دېبو پۇلىسى بار، ھە، ئاندىن كېيىن ئۇنىڭدىن باشقا پۇل بېرىدۇ دېگەننى ئاڭلاپ باقمىدىم. پەقەت دائىرىلەرنىڭ بۇلارغا نومۇر بېرىش ئارقىلىق تۈرمىدىكى ئائىلە ئەزالىرى بىلەن كۆرۈشتۈرۈشكە لاياقەت شەرتى ھازىرلايدىغانلىقىنى بايان قىلدى.
نومۇر قويىدۇ، شۇ لاگېرنىڭ ئىچىدىكىلەرگە يۈز نومۇر بولسا، تېشىدىكىلەرگە يۈز نومۇر بېرىدۇ. ئاشۇنىڭ ئىچىدە مۇشۇنداق ئەمگەك قىلسا، ھۆكۈمەت بىلەن ماسلاشسا، ئاشۇنداق قىلغان ۋاقتىدا يۈز نومۇر تولۇق بولسا، ئاندىن ئىچىدىكىلەرنى كۆرۈشتۈرەلەيدۇ. ئاندىن كېيىن بۇ يۈز نومۇرنى تولۇقلاش ئۈچۈن ئاشۇ لاگېردا ياتقانلارنىڭ تېشىدىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرىمۇ ئاشۇنداق خىزمەتكە ماسلىشىدۇ. ئاۋۇ ئىچىدىكى ئادەممۇ ئاشۇنىڭ ئىچىدە ساقچىلارنىڭ دېگەن گېپىگە بويسۇنۇپ، ساقچى بىلەن ماسلىشىپ قىلسا، ئۇلارنىڭ يۈز نومۇرى تولۇق بولسا، ئاندىن كېيىن ئاپپاراتتا كۆرسىتىتتى مەن بار ۋاقتىمدا. شۇڭا بۇنداق ئەمگەك دېسە، بولۇپمۇ مۇشۇ ئۆيدىكى ئائىلە تاۋابىئاتلىرى،

ۋە ئىشتىن چۈشكەندە سىياسىي ئۆگىنىش ۋە ساقچىلارنىڭ سوراقلىرىنىڭ داۋام قىلغانلىقىنى تىلغا ئالغان.
شۇنداق سائەت سەككىزدىن باستاپ جېتىدە تاماق ئىشىپ ئالامىز، سەككىزدە زاۋۇتتا قىرىق مىنۇت قانا تاماق ئىشەمىز. ئودان قولغاپ تىگەمىز تۈستە ئاشخانىغا چىقىپ قىرىق مىنۇت تاماق ئىشىپ قايتا كېلىپ جەنە قولغاپ تىگەمىز كەش جاقىن سائەت ئالتىدا تارايمىز.
سىياسىي ئۆگىنىش ۋە ساقچىلارنىڭ سوراقلىرىنىڭ داۋام قىلغانلىقىنى تىلغا ئالغان.

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يىللاردىن بۇيان تارىخ ۋە ئارخېئولوگىيە جەھەتلەردىكى يېڭى بايقاشلار ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ئانا ماكانلىرىنى خىتاينىڭ بىر قىسمى دەپ ئىسپاتلاشقا ئۇرۇنۇشى ئىزچىل يۇقىرى پەللىگە چىقىپ كېلىۋاتقانلىقى مەلۇم. ئۆتكەن بىر نەچچە يىلدىن بۇيان ئۇلارنىڭ لوپنۇر ناھىيەسى تەۋەسىدىكى قىياققۇدۇق تۇر خارابىسىدىن تېپىلغان ماددىي بۇيۇملارنى كۆپ قېتىملاپ تەشۋىق قىلىشى ھەمدە بۇ ھال تاڭ سۇلالىسى دەۋرىدە ئەجدادلىرىمىز بۇ رايونلارغا ھۆكۈمرانلىق قىلغانلىقىنىڭ دەلىلى دېگەن ئىدىيەلىرىنى تارقىتىشى بولسا، بۇ جەھەتتىكى قايتىدىن ھەل بېرىلگەن كونا مۇقام ئارقىلىق بىر ئەۋلاد گۆدەكلىرىمىزنى قايمۇقتۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بەردى. بۇ ھەقتىكى ئاشكارا تارىخىي بايانلار بولسا، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ جەھەتتىكى سەپسەتىلىرىنى تولۇق رەت قىلىدۇ. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىز تەييارلىغان تەپسىلىي مەلۇماتلار

ئەنە شۇ سەۋەبتىنمۇ خىتاي ھۆكۈمىتى بۇنىڭغا ماس ھالدا بىر قاتار تارىخىي ۋە يازما ئىسپاتلارنى ئوتتۇرىغا چىقىرىشقا باشلىدى بۇنىڭ ئىچىدە ئەڭ مەشھۇر بولغىنى بەلكىم بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللارغا قەدەر مودا بولۇپ كەلگەن تاڭ دەۋرىدىكى ئۇيغۇر شائىرى قەمەرنىڭ قەدىمدىن خىتايلار بولمىش ئۇستازىم دېگەن مەزمۇندا شېئىر يازغانلىقى ھەققىدىكى بايانلار بولۇشى مۇمكىن خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ ئالىملىرىدىن بىرى بولغان گو مورونىڭ باش بولۇشى بىلەن خىتاي ھاكىمىيىتى بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى يىللاردىن باشلاپ بۇ ھادىسىنى ئۇيغۇرلارنىڭ قەدىمدىن بۇيان خىتايلاردىن تەلىم ئالغانلىقى ۋە باش ئېگىپ كەلگەنلىكىنىڭ تەۋرەنمەس ئىسپاتى سۈپىتىدە شەرھلەپ كەلدى ھالبۇكى كېيىنكى ۋاقىتلاردا بىر قىسىم خىتاي ئالىملىرى بۇ شېئىرىي ۋەسىقىنىڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مۇزېيىدىكى بىر تۈركۈم ئالىملار ۋە رەھبەرلەرنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىشىنچى يىللىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي ئېھتىياجى ئۈچۈن مەخپىي ھالدا ياساپ چىققانلىقىنى تەپسىلىي پاكىتلار بىلەن پاش قىلغاندىن كېيىن ئۇيغۇر شائىرى قەمەر ھەققىدىكى بايانلار ئىككى مىڭىنچى يىللاردىن كېيىن ئۈزۈل كېسىل كۆزدىن غايىپ بولدى. ئۇيغۇر دىيارىدىكى سىياسىي باستۇرۇش ئەۋجىگە چىقىشقا باشلىغان ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىللىرىدىن كېيىن خىتاي ھۆكۈمىتى زور مەبلەغ بىلەن تەمىنلەپ كەلگەن ئارخېئولوگىيە ئەترەتلىرى ئۇيغۇر دىيارىدىكى مىرەن، كرورەن، لوپنۇر قاتارلىق جايلاردا كەڭ كۆلەملىك قېزىشنى داۋام قىلغان بولۇپ، شۇلار قاتارىدا لوپنۇردىكى قىياق قۇدۇق تۇر خارابىسى ئۆتكەن بىر نەچچە يىلدا قايتا قايتا تىلغا ئېلىنىپ كەلدى. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى ئەڭ يېڭى خەۋىرى يەتتىنچى ئاپرېل كۈنى شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ تور بېتىدە ئېلان قىلىنىپ، مەزكۇر خارابىلىكتىن تاڭ ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى بىر قىسىم قەدىمكى خىتاي يېزىقىدىكى تارشا پۈتۈكلەرنىڭ تېپىلغانلىقى. خىتاي تارىخنامىلىرىدا غەربىي يۇرت دەپ ئاتىلىپ كەلگەن بۇ ماكانغا مىڭ يىللار ئىلگىرى كۆمۈلگەنچە ساقلىنىپ كەلگەن بۇ ماددىي ئىسپاتلارنىڭ ئەمەلىيەتتە تاڭ دۆلىتىنىڭ غەربىي يۇرتنى ئۈنۈملۈك ئىدارە قىلغانلىقىنىڭ ئىسپاتى ئىكەنلىكى ئالاھىدە شەرھلەندى.

ئون بىرىنچى ئەسىردىكى ئۇيغۇر تىلشۇناس مەھمۇد كاشغەرىمۇ ئۆزىنىڭ تۈركىي تىللار دىۋانى ناملىق ئەسىرىدە تۇرپان تەۋەسىدىكى بۇددىست ئۇيغۇرلار ھەققىدە توختىلىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ تىلى ساپ تۈركچە. ئەمما ئۇلارنىڭ چىنلىقلارنىڭكىگە ئوخشاپ كېتىدىغان يەنە بىر خىل يېزىقىمۇ بار. بۇ يېزىقنى ئۇيغۇرلار ۋە چىنلىقلاردىن باشقا كىشىلەر ئوقۇيالمايدۇ دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە شۇ ئارقىلىق بۇ رايوندا قەدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىدىن باشقا يېزىقلارنىڭمۇ بارلىقىدىن بېشارەت بېرىدۇ. بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا كامبرىج ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى، قەدىمكى ئوتتۇرا ئاسىيا يېزىقلىرى مۇتەخەسسىسى ئېرىكا خانتېر ئىدىقۇت ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ تېررىتورىيەسى تەۋەسىدىكى تۇرپان ۋە لوپنۇر ئەتراپلىرىنىڭ ئۆز زامانىسىدا قەدىمكى يىپەك يولىنىڭ مۇھىم ئۆتۈشمىلىرى بولغانلىقى، شۇڭا بۇ رايوندا قەدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىدىن باشقا يەنە خىتايچە، سوغدىچە، توخرىچە، قاروشتى قاتارلىق كۆپلىگەن تىل يېزىقلاردىكى يازما تېكىستلەرنىڭ ھەممىسىلا تېپىلىدىغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ. It's 150 km southeast of Urumqi. It is now in the Xinjiang Uyghur Autonomous Province of China. ئۈرۈمچىگە تەخمىنەن يۈز ئەللىك كىلومېتىر كېلىدىغان جايدىكى تۇرپاننى ئالساق، بىر مىڭ توققۇز يۈزىنچى يىللارنىڭ باشلىرىدىكى ياۋروپا ئالىملىرىنىڭ تۇرپاندىكى تەكشۈرۈشلىرى جەريانىدا بۇ جايدىكى خىرىستىيان مەكتۇپلىرى، نېستورىئان دىنىنىڭ سۈرىيە تېكىستلىرى، قەدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىدىكى بۇددا تېكىستلىرى دېگەندەك غايەت زور مىقداردىكى يازما تېكىستلەرنى بايقىغان. بۇ خىلدىكى تەكشۈرۈشلەرنى شۇ ۋاقىتتا گېرمانىيە، روسىيە، ياپونىيە قاتارلىق جايلاردىن كەلگەن ئالىملار تاماملىغان. ھازىر بۇ تېكىستلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ئاشۇ دۆلەتلەردە ساقلىنىۋاتىدۇ. بۇ يازما تېكىستلەرنىڭ سان جەھەتتە كۆپلۈكى، مەزمۇن جەھەتتىن رەڭدارلىقى ھەقىقەتەنمۇ ئادەمنى ھەيران قالدۇرىدۇ.
بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا پروفېسسور جېيمىس مىلۋارد خىتايلارنىڭ قەدىمكى يىپەك يولىدىكى مۇھىم رايونلىرىدىن بولغان غەربىي يۇرتنى ئىستىلا قىلىش ئارزۇسىنىڭ مىلادىي ئىككىنچى ئەسىردىكى خەن خاندانلىقى دەۋرىدە بىر قېتىم ئوتتۇرىغا چىققان بولسىمۇ تاڭ ئىمپېرىيەسى دەۋرىگىچە بولغان ئارىلىقتا ئۈزۈلۈپ قالغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ. ئۇنىڭ قارىشىچە، خىتاينىڭ بۇنچە ئۇزۇن داۋام قىلغان ئارزۇلىرى بۇ رايوندا تەبىئىي ھالدا بەزى ئىزلارنى قالدۇرۇپ ئۆتكەن بولۇپ، بۇنىڭ ھەيران قالغۇچىلىكىمۇ يوق ئىكەن. ئەنە شۇ ۋاقىتلاردا بۇ رايونغا خىتايلار كىرىپ كەلدى. ئۇلارنىڭ بۇ خىلدىكى ھەربىي قورغانلىرى خەن خاندانلىقى دەۋرىدە تۇنجى قېتىم بارلىققا كەلگەن بولۇپ، شۇندىن كېيىنكى ۋاقىتلاردا تاكى تاڭ ئىمپېرىيەسى دەۋرىگىچە بىر ئۈزۈكچىلىك مەۋجۇت بولغان. ئەنە شۇ ئىمپېرىيەنىڭ لەشكىرىي قوماندانلىرى بۇ خىلدىكى ھەربىي ئەسلىھەلەردە خىتايچە يازما پۈتۈكلەرنى ۋە باشقا تېكىستلەرنى قالدۇرۇپ كەتكەن. ئەمما مۇشۇلارغا قاراپلا بۇ جاينى خىتاينىڭ بىر قىسمى بولغان دېيىش بەكلا قاملاشمىغان بىر گەپ. بۇ خىتايچە تېكىستلەر خۇددى نيۇ يورك شەھىرىدىكى باش مېترو بېكىتىدە ياكى چىكاگودىكى خەلقئارا ئايرودرومدا باشقا يېزىقتىكى كۆرسەتمىلەرنىڭ بولغىنىدەكلا بىر ئىش دېمەكچى بولغىنىم شۇكى ئادەملەر زور ئېقىم بولۇپ ئۇيان بۇيان ئۆتۈشىدىغان بۇنداق جايلاردا باشقا بىر خىل يېزىقنىڭ بولۇشى ھەيران قىلىدىغان ئىش ئەمەس بۇ رايوننىڭ قۇرغاق كىلىماتى بولسا بۇ پۈتۈكلەرنىڭ ساقلىنىپ قېلىشىنى ئىشقا ئاشۇرغان and that's reflected in these different languages and different scripts that we have recorded there. And plus, you know, it's a dry area. مەلۇم بولۇشىچە، تاڭ ئىمپېرىيەسى ئەمدىلەتىن باش كۆتۈرۈۋاتقان يەتتىنچى ئەسىرلەردە تاڭ ئىمپېرىيەسى بىلەن ئۈزەڭگە سوقۇشتۇرۇپ كەلگەن ئىككى چوڭ كۈچ، ئۇلارنىڭ شىمالىي قىسمىغا جايلاشقان ھەمدە ئاسىيادىكى ئەڭ قۇدرەتلىك كۈچ دەپ قارىلىۋاتقان كۆكتۈرك ئىمپېرىيەسى ۋە لاسانى مەركەز قىلغان تىبەت ئىمپېرىيەسى بولغان. بولۇپمۇ تاڭ ئىمپېرىيەسىنىڭ ئەڭ دەسلەپكى ھۆكۈمرانلىرىدىن بولغان لي يۈەن ۋە ئۇنىڭ ئوغلى لي شىمىن ئۆزلىرىدىن ئىلگىرىكى سۈي خانىدانلىقىنى ئاغدۇرۇپ تاشلاپ خىتاي زېمىنىنىڭ ھۆكۈمرانى بولۇش ئىشلىرىدا كۆك تۈركلەرنىڭ ھەربىي ياردىمىگە موھتاج بولغانلىقتىن قول بېرىپ ئۆزلىرىنىڭ كۆك تۈركلەرگە بېقىندى ۋاسسال بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇلارنىڭ ئوتتۇرىسىدا يەنە مەلۇم دەرىجىدىكى قۇدىلىشىشمۇ مەۋجۇت بولغان شۇنىڭ بىلەن بىرگە تۈركلەرگە زور مىقداردا ئولپان تاپشۇرۇپ كەلگەن. ئەنە شۇ زامانلاردىكى خىتاي تارىخنامىلىرىدە تۈرك قاغانى تاسپارنىڭ جەنۇبتىكى ئىككى ئوغلۇم، يەنى چي ۋە جۇ خانلىقلىرى بۇنچە ۋاپادارلىق قىلىۋاتقاندا، پۇل پۈچەكتىن غەم قىلىشىمىزنىڭ ھاجىتى يوق دېگەن بايانلىرى ئۇنىڭ ھاكاۋۇرلۇقى ئۈچۈن مىسال تەرىقىسىدە خاتىرىلىنىدۇ. بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا تارىخشۇناس لازلو مونتگومېرى كۆك تۈركلەر بىلەن تاڭ ئىمپېرىيەسىنىڭ مۇناسىۋىتىنى تارىختىكى مۇناسىۋەتلەردىن ئۆزگىچە بولغان ئالاھىدىلىككە ئىگە دەپ قارايدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.

تاڭ ئىمپېرىيەسىنىڭ ھۆكۈمرانلىرى شىمالدىكى بۇ قوشنىسىنىڭ تىلىنى، ئۆرپ-ئادەتلىرىنى، مەدەنىيەت قۇرۇلمىسىنى ۋە سىياسىي تۈزۈلمىسىنى بەكمۇ ياخشى چۈشىنىدىغان بولغاچقا، بۇلاردىن ئۆز مەنپەئەتى ئۈچۈن ئەڭ زور دەرىجىدە پايدىلاندى. جىم مىلۋارد بۇنى بەكمۇ ئىخچام قىلىپ، خىتاي تارىخشۇناسلىرى بۇ دەۋردىكى مۇناسىۋەتنى كۆك تۈركلەرنىڭ خىتايلىشىشى، دەپ چۈشەندۈرىدۇ. مېنىڭچە ئەھۋال دەل ئەكسىچە. يەنى بۇ ۋاقىتلاردىكى تاڭ ئىمپېرىيەسىنىڭ ھۆكۈمرانلار گۇرۇھى تۈركلىشىشكە يۈزلەنگەن دەپ كۆرسەتكەن. مېنىڭچە، بۇ خۇلاسە رېئاللىققا تېخىمۇ ئۇيغۇن كېلىدۇ. مەسىلەن، تاڭ ئوردىسىدا ئورۇنلىنىدىغان كۆي نەغمىلەر، ئات چاپتۇرۇپ چەۋگەن ئويۇنى ئويناش، كۇچا ۋە سەمەرقەنتنىڭ ئۇسسۇللىرى مودا بولۇش، تۈرك سازلىرىنىڭ ئەتىۋارلىنىشى دېگەنلەرنىڭ ھەممىسى شۇ ۋاقىتتىكى ئاقسۆڭەكلەر گۇرۇھى ئەڭ تەلپۈنىدىغان ئىجتىمائىي يېڭىلىقلار بولۇپ قالغان. تاڭ ئىمپېرىيەسىنىڭ ئوردا خاتىرىلىرىدىمۇ ھۆكۈمرانلار گۇرۇھىنىڭ تۈركلىشىشكە مەپتۇن بولغانلىقى ھەققىدە بەكمۇ كۆپ خاتىرىلەر ئۇچرايدۇ. تاڭ ئىمپېرىيەسى ئەنە شۇ تەرىقىدە كۆك تۈركلەردىن پايدىلىنىپ ئۆز ئورنىنى مۇستەھكەملىۋالغاندىن كېيىن، ئالتە يۈز يىگىرمە توققۇزىنچى يىلى شىمالدىكى بۇ قوشنىسىنىڭ ئىچكى جەھەتتە تەپرىقىچىلىككە پېتىپ قالغانلىقىنى كۆردى. شۇنىڭ بىلەن ئۇلار تېزدىن كۆك تۈركلەرگە قارشى ئىسيان كۆتۈرۈشنى قەستلەۋاتقان سىرتاردۇشلارنى ئۆزىگە تارتىپ، زور ساندىكى تاڭ ئىمپېرىيەسى شەرقىي كۆك تۈرك قاغانىغا ھۇجۇم باشلىدى. allowed Tang forces to launch an offensive against the Eastern Turkic Khaganate. تاڭ دۆلىتى رەسمىي ھالدا مۇستەھكەملىنىپ، سىياسىي ۋە ھەربىي جەھەتتىن قۇدرەت تاپقاندا، لىشىمىن ئۆزىنىڭ شىمالىدىكى قۇدرەتلىك قوشنىسى بولغان كۆك تۈركلەرنىڭ شەرقىي تۈركلەر ۋە غەربىي تۈركلەر دەپ ئىككى قىسىمغا بۆلۈنۈپ كەتكەنلىكى ھەمدە شۇ سەۋەبتىن زور دەرىجىدە ئاجىزلاشقانلىقىدىن پايدىلىنىپ، ئالتە يۈز يىگىرمە توققۇزىنچى يىلى زور قوشۇن بىلەن شەرقىي تۈرك ئىمپېرىيەسىگە ھۇجۇم باشلىغان. ئىككى يىللىق بۇ ئۇرۇشتا شەرقىي تۈرك ئىمپېرىيەسى ھالاك بولغان. ئىككىنچى قەدەمدە تاڭ ئىمپېرىيەسى ئالتە يۈز قىرىق بىرىنچى يىلغا كەلگەندە ئون ئوق خەلقى دەپ ئاتىلىۋاتقان غەربىي تۈرك ئىمپېرىيەسىنىڭ ئىچكى جەھەتتىكى ئىتتىپاقسىزلىقىدىن پايدىلىنىپ زور ساندىكى شەرقىي تۈرك چەۋەندازلار قوشۇنىنى سەپەرۋەرلىككە كەلتۈرۈپ غەربىي تۈرك ئىمپېرىيەسىگە ھۇجۇم قىلغان ھازىرقى دونخۇاڭ ۋە قۇمۇل ئەتراپىدىن تارتىپ غەربتە توقماق شەھىرى ۋە كاسپىي دېڭىزى بويلىرى جەنۇبتا خوتەن ۋە قەشقەرگىچە بولغان كەڭ ئوتتۇرا ئاسىيا تېررىتورىيەسىگە ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان غەربىي تۈرك ئىمپېرىيەسى ئون يەتتە يىللىق بۇ ئۇرۇشتا مەغلۇپ بولغان ئەمما مونتگومېرى ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، بۇ ئۇرۇشتا تاڭ ئىمپېرىيەسى تۈركلەرنىڭ قولى بىلەن تۈركلەرنى مەغلۇپ قىلىش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، ئۇرۇشنى مۆلچەردىكىدىنمۇ تېز سۈرئەتتە ئاخىرلاشتۇرغان. تاڭ ئىمپېرىيەسىنىڭ ھۆكۈمرانلىرى غەربىي يۇرت دەپ ئاتىغان بۇ رايوندا قانداق بايلىقلارنىڭ بارلىقىنى ۋە ئۇنىڭ ئىستراتېگىيەلىك قىممىتىنى بەكمۇ ياخشى بىلەتتى. شۇڭا تاڭ تەيزۇڭ، يەنى لى شىمىن ئاللىقاچان غەربكە كۆز تىكىپ كېلىۋاتقان ئىدى. يەنە كېلىپ ئۇلار يېقىندىلا مەغلۇپ بولغان شەرقىي تۈرك ئىمپېرىيەسىنىڭ زور ساندىكى ئاتلىق لەشكەرلىرى تاڭ ئىمپېرىيەسى ئۈچۈن غەربكە يۈرۈش قىلىشتا ياللانما ئارمىيە بولۇش رولىنى ئوينىدى. شۇڭا غەربىي يۇرت دەپ ئاتىلىۋاتقان ھەمدە ھازىرقى شىنجاڭنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئاشۇ كەڭ تېررىتورىيەنى تاڭ ئىمپېرىيەسىنىڭ قانداق تېز سۈرئەتتە بېسىۋالغانلىقى، ھەمدە بۇنىڭغا ئىشلىتىلگەن ھەربىي قوشۇننىڭ نىسبىتىدە خىتاي ئارمىيەسىنىڭ نىسبىتى قانچىلىك ئىكەنلىكىنى كۆرگەندە ھەيران قالماي تۇرالمايسىز. چۈنكى غەربىي تۈركلەرگە ھۇجۇم قوزغىغان بۇ ئەسكەرلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى تۈركلەر ئىدى. شىنجاڭ تارىخىنىڭ يەتتىنچى ئەسىردىن توققۇزىنچى ئەسىرگىچە بولغان سەھىپىلىرىگە قارايدىغان بولساق، بۇ رايوندىكى ئاساسلىق پائالىيەت ئىشتىراكچىلىرىنىڭ تۈركىي خەلقلەر ئىكەنلىكىنى، تاڭ ئىمپېرىيەسىنىڭ بىۋاسىتە سەرپ قىلغان كۈچىنىڭ بەكمۇ ئازلىقىنى بايقايمىز.

تابغاش خاقانى ئۇلارنىڭ شۇنچىۋالا ئىشلەپ بەرگەنلىكى ۋە كۈچ چىقارغانلىقىغا قارىماي، تۈرك خەلقىنى ئۆلتۈرەي، ئۇرۇغىنى قۇرۇتاي دەپتۇ، دېگەن شەكىلدە خاتىرىلىنىدۇ. بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا پروفېسسور جېيمىس مىلۋارد ئۆز قوشنىلىرىنى كۆزدىن يوقىتىشقا تەييارلىق قىلىۋاتقان تاڭ ئىمپېرىيەسىنىڭ ئەمەلىيەتتە بۇ خەلقلەر بىلەن مەلۇم دەرىجىدىكى قانداشلىق ئالاقىسىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى، ئەمما بۇنىڭلىق بىلەن ئۇلاردىكى بىرلىككە كەلتۈرۈش ئارزۇسىنىڭ توختاپ قالمىغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلەيدۇ.

ھىندىلار، كېيىنكى ۋاقىتلاردا ئۇيغۇرلار ۋە تىبەتلەر قاتارلىق كۆپلىگەن تائىپىلەرنىڭ تەسىرى كۈچلۈك بولغان. ئەمما بۇ ۋاقىتلاردا ئابباسىيلار ئىمپېرىيەسى شەرققە كېڭىيىۋاتقان بولۇپ، ئۇلارنىڭ بۇ كېڭەيمىچىلىكىگە قاتناشقانلارمۇ ساپ ئەرەبلەر ئەمەس. ئۇلارنىڭمۇ زور بىر قىسمى ئىشغال قىلىنغان جايلاردىكى يەرلىك ئاھالى بولغان. نەتىجىدە ئۇلارنىڭ بۇ كېڭەيمىچىلىكى ئۆز نۆۋىتىدە ئىسلامنىڭ دولقۇنلىرىنى شەرق تەرەپكە سىلجىتماقتا ئىدى. ئەنە شۇ تەرىقىدە سەككىزىنچى ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغا كەلگەندە تاڭ ئىمپېرىيەسى ئاخىرقى ھېسابتا تىبەت ئىمپېرىيەسىنى مەغلۇپ قىلىپ، كۆك تۈرك ئىمپېرىيەسىنىڭ ئورنىنى باسقان ھالدا ئاسىيادىكى ئەڭ قۇدرەتلىك سىياسىي كۈچكە ئايلانغان ھەمدە كونتروللۇق ھوقۇقىنى ئارال دېڭىزى بويىغا كېڭەيتىشكە ئۇرۇنغان. ئەنە شۇ ۋاقىتتا ئۆز زامانىسىنىڭ ئەڭ قۇدرەتلىك سىياسىي كۈچلىرىدىن بىرى بولغان ئەرەب ئابباسىيلار ئىمپېرىيەسى شەرققە كېڭىيىش جەريانىدا ئارال دېڭىزى بويىغا يېتىپ كەلگەن ھەمدە دۇنيادىكى ئىككى چوڭ ئىمپېرىيەنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدىكى تىركىشىشى بارلىققا كەلگەن. بۇنىڭ بىلەن يەتتە يۈز ئەللىك بىرىنچى يىلدىكى دۇنياۋى زور ۋەقەلەردىن بولغان تالاس ئۇرۇشىنىڭ پەردىسى ئېچىلغان.

بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر. ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى روشەن ئابباس، ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى ئابدۇلكېرىم ئىدرىس ئىككىيلەن شىۋېتسارىيەنىڭ پايتەختى جەنۋە شەھىرىدە بىر قاتار پائالىيەتلەردە بولغان.

تەل يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى. بۇ يىغىنغا ئامېرىكا باش ئەلچىسى ئۆزى رىياسەتچىلىك قىلدى. بۇ يەردە شەرقىي تۈركىستاندا، بولۇپمۇ نۆۋەتتە ئۇيغۇرلارنىڭكى ئۈستىدىن ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەققىدە سوئاللار چۈشتى. بىز تەپسىلىي جاۋاب بەردۇق. بولۇپمۇ بۇ شىنجاڭ كومپارتىيە سېكرېتارىنىڭكى ئالمىشىشى، يەنى چېن چۈەنگونىڭ كېتىپ، ما شىڭرۇينىڭ كېلىشى ۋە بۇنىڭكى نۆۋەتتە شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان ۋە تېخىمۇ يۈكسەك بىر دەرىجىدە ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرى توغرۇلۇق بۇ يەردە بىر سۆھبەتلەر بولدى.
ئابدۇلكېرىم ئىدرىس ئەپەندى مۇھىم دىپلوماتلار ئىشتىراك قىلغان يۇمىلاق ئۈستەل يىغىنىدا يەنە بەزى مۇھىم مەسىلىلەر توغرىسىدىمۇ سۆز قىلغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى.
بۇ سۆھبەتلەردە بىرلەشمىش مىللەتلەر تەشكىلاتىنىڭ ئىنسان ھەقلىرى يۈكسەك كومىسسارلىقىنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدە ھازىرغا قەدەر بىر دوكلاتنىڭكى ئېلان قىلىنمىغانلىقى سۆزلىنىلدى. بولۇپمۇ بۇ بىرلەشمىش مىللەتلەر تەشكىلاتىدىكى كىشىلىك ھوقۇق، ئالىي كومىسسارلىقى ئۆتكەن ئۈچ يىلنىڭ مابەينىدە ئامېرىكىدىكى ئىنسان ھەقلىرى دەپسەندىچىلىكى توغرۇلۇق توققۇز قېتىم بايانات ۋە دوكلاتلارنى ئېلان قىلغان ئىكەن. ئەمما مىليونلىغان ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىزلارنىڭكى، بولۇپمۇ ئۈچ مىليوندىن جىق بۇ قېرىنداشلىرىمىزنىڭكى جازا لاگېرلىرىغا سولىنىپ، مىليونلىغان ياش بالىلارنىڭ، ئۆسمۈرلەرنىڭ يېتىم قالدۇرۇلۇپ، ئاياللار مەجبۇرىي تاجاۋۇزچىلىققا، تۇغماسچىلىققا بۇنىڭغا ئۇچراۋاتقانلىقى مۇشۇنداق بىر پەيتتە ئۇنىڭدىن كېيىن شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭكى كۆپىنچىسىنىڭكى مەجبۇرىي ئەمگەك، قۇللۇق ئەمگەككە زورلىنىۋاتقان مۇشۇنداق پەيتتە بىرلەشمىش مىللەتلەر تەشكىلاتىنىڭكى ئىنسان ھەقلىرى ئالىي كومىسسارلىقىنىڭ بولۇپمۇ بۇنىڭ رەئىسى باشېلېت خانىمنىڭكى بۇ ھەقتە بىر دوكلاتنىڭ ئېلان قىلىنمىغانلىقى ناھايىتى تەپسىلىي بۇ يەردە سۆزلەپ ئۆتتۇق.
ئابدۇلكېرىم ئىدرىس ئەپەندى سەككىزىنچى ئاپرېل كۈنى چۈشتىن بۇرۇن ئامېرىكا ئەلچىسىنىڭ رىياسەتچىلىكىدە ئۇيۇشتۇرۇلغان بۇ يىغىندىن سىرت، شىۋېتسارىيەنىڭ پايتەختى جەنۋە شەھىرىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئورگانلار ۋە خەلقئارالىق كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ مەسئۇللىرى بىلەنمۇ كۆرۈشۈپ، بۇندىن كېيىن قانداق ھەمكارلىشىش توغرىسىدىمۇ مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىلغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى.
بىز بۇ ئۇچرىشىشنىڭ ئالدىدا باشقا ھەر خىل مۇناسىۋەتلىك يەرلەر بىلەن ئۇچرىشىش ئېلىپ باردۇق، مەيلى مەجبۇرىي ئەمگەك بولسۇن، مەيلى ئائىلىلەرنى ئايرىۋېتىش سىياسىتى بولسۇن خىتاينىڭكى بۇ ھەقتە ياكى دىنىي ئەركىنلىك مەسىلىلىرى ھەققىدە ۋە كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ رەھبەرلىرى بىلەنمۇ ئۇچراشتۇق. بىز بىر تەپسىلىي مەلۇماتقا ئىگە بولۇپ كەلگەن ئىدۇق بۇ ئۇچرىشىشقا. ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ ئۇچرىشىشتا بۇ نېمە ئىشلارنىڭكى، يەنى نېمە قانداق يوللارنى تۇتۇپ، ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تېخىمۇ كۈن تەرتىپكە كېلىش، بولۇپمۇ بۇ نېمىنىڭكى باشېلېت خانىمنىڭكى ھازىر بەشىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرى ئەتراپىدا شەرقىي تۈركىستانغا بېرىپ بىر زىيارەتتە بولۇش، بولماسلىق مەسىلىسى تارتىشىلىۋاتقان ۋە بۇ راپورتنى چىقارغىلى ئۇنىماي كەينىگە سۈرۈپ كېلىۋاتقان، بولۇپمۇ كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىقىغا تەيىنلەنگەندىن بېرى خىتاي ھەققىدە، خىتايدىكى ئىنسان ئىنسان ھەق ھوقۇقلىرى دەپسەندىچىلىكى ھەققىدە.

ئابدۇلكېرىم ئىدرىس ئەپەندى، گەرچە ھازىر رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىنىيەگە بېسىپ كىرىشى دۇنيانىڭ قىزىق نۇقتىسىدا تۇرۇۋاتقان بولسىمۇ، ئەمما جەنۋەدە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭمۇ ئىزچىل ھالدا كۈنتەرتىپكە كېلىۋاتقانلىقىدىن خۇرسەن بولغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. بۇ يىغىندىن ئالغان تەسىراتىمىز، گەرچە ھازىر دۇنيانىڭ پۈتۈن دىققەت ئېتىبارى رۇسىيەنىڭكى ئۇكرائىنىيەگە بېسىپ كىرىپ ئىشغال قىلىۋېلىش ۋە ئۇ يەردىكى سوقۇشى بولغان بولسىمۇ، لېكىن بۇلارنىڭكى شەرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە ھېچقاچان توختاپ قالمىغانلىقى، بۇ مەسىلىنى بۇلار داۋاملىق كۈنتەرتىپكە ئەكەلگەنلىكىنى بىز كۆرۈپ كەلدۇق.
ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى روشەن ئابباس خانىمنىڭ ئېيتىشىچە، ھازىرغىچە گوللاندىيە، بېلگىيە، ئىسپانىيە، فىرانسىيە، تۈركىيە ۋە چېخىيە قاتارلىق ئوندىن ئارتۇق دۆلەتتە بۇ خىل پائالىيەتلەر ئېلىپ بېرىلغان. بۇ جەنۋەدە ئۆتكۈزۈلگەن تۇنجى قېتىملىق پائالىيەت ئىكەن. ئۇ بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دېدى.
بىز داۋاملىق بۇ دۆلەتلەرنىڭ پەقەت بىر بىرلەشمە بايانات ئېلان قىلىپلا قالماستىن، بەلكى رەسمىي بىر ھەرىكەتكە ئۆتۈشى، خىتايغا قارشى شەرقىي تۈركىستان ئۈچۈن بىر ئەمەلىي ئىش قىلىشقا چاقىرىۋاتىمىز. ھە بۇ خىزمەتلىرىمىز بىلەن يېقىنقى مۇشۇ ھەپتە ئون كۈن ئالدىدا بىز ياۋروپادا ئىدۇق، بىراق ۋاشىنگتوندىكى مۇھىم بىر يىغىنلار سەۋەبلىك ئۇ يەرگە بېرىپ قاتنىشىپ يەنە قالغان يەردىن داۋاملاشتۇرۇش ئۈچۈن ياۋروپاغا كەلدۇق ۋە بۇ خىزمەتلىرىمىزنىڭ داۋامىنى فرانسىيەدە، پارىژدا داۋام قىلىمىز. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
سەئۇدى ئەرەبىستاندا ناھەق تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ھەمدۇللا ۋەلى، نۇرمەمەت روزى، خەلچەم ئابدۇللا، بابۇرە مىرئەخمەت قاتارلىق تۆت نەپەر ئۇيغۇرنىڭ خەتەرلىك ئاقىۋىتى جىددىي ئىنكاس قوزغىماقتا. بۇلتۇر سەئۇدى ئەرەبىستاندا تۇتقۇن قىلىنغان ھەمدۇللا ۋەلى، نۇرمەمەت روزى ئىسىملىك ئىككى ئۇيغۇردىن كېيىن، ئوتتۇزىنچى مارت كۈنى بۇخەلچەم ئابدۇللا مەككىدە سەئۇدى ساقچىلىرى تەرىپىدىن سەۋەبسىز تۇتۇپ كېتىلگەنلىكى ئاشكارىلانغان ئىدى. بۇخەلچەم ئابدۇللا توققۇزىنچى ئاپرېل كەچتە ئىجتىمائىي ئالاقە مۇنبەرلىرىگە ئۆزى ۋە ئون ئۈچ ياشلىق قىزىنىڭ ساقچىلار تەرىپىدىن رىيادقا ئېلىپ مېڭىلىۋاتقان كۆرۈنۈشىنى يوللاپ، خەلقئارا جەمئىيەتتىن ياردەم تەلەپ قىلغان. بۇ تۆت ئۇيغۇرنىڭ خەتەرلىك ئاقىۋىتى نۆۋەتتە جىددىي ئىنكاس قوزغىغان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىلەر.
سەئۇدى ئەرەبىستاندا ناھەق تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ھەمدۇللا ۋېلى، نۇرمۇھەممەت روزى، خەلچەم ئابدۇللا، بابۇرە مىرئەخمەت قاتارلىق تۆت نەپەر ئۇيغۇرنىڭ ئاقىۋىتى خەۋپ ئىچىدە ئىكەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە ئىگىلىنىشىچە ئوتتۇزىنچى مارت كۈنى مەككىدە سەئۇدى ساقچىلىرى تەرىپىدىن سەۋەبسىز تۇتۇپ كېتىلگەن بۇخەلچەم ئابدۇللا توققۇزىنچى ئاپرېل كەچتە ئۆزى ۋە ئون ئۈچ ياشلىق قىزى بابۇرە مىرئەخمەتنىڭ ساقچىلار تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنىپ ماشىنىدا بىر يەرگە ئېلىپ مېڭىۋاتقاندا ئۆزىنىڭ خەتەرلىك ئەھۋالدا قالغانلىقى ھەققىدە ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا سىن كۆرۈنۈشى تارقىتىپ خەلقئارا جەمئىيەتتىن ياردەم تەلەپ قىلغان مەزكۇر سىن ئۇچۇرىدا بۇخەلچەم خانىم ساقچى ماشىنىسىنىڭ ئىچىدە يىغلىغان ھالدا نىدا قىلىپ ئۆزى ۋە قىزى بابۇرە مىرئەخمەتنىڭ سەئۇدى ساقچىلىرى تەرىپىدىن رىيادقا ئېلىپ مېڭىۋاتقانلىقىنى ئۇلارنى خىتايغا قايتۇرۇۋەتمەكچى بولغانلىقىنى ئۆزلىرىنىڭ خەتەرلىك ئەھۋالدا قالغانلىقىنى بىلدۈرۈپ خەلقئارا جەمئىيەتتىن جىددىي ياردەم تەلەپ قىلغان مانا بىز ساقچى ماشىنىسىنىڭ ئىچىدە مانا مۇشۇنداق بىر كىچىكلا قاپقاراڭغۇ تېلېفوننىڭ چىرىغىنى يېقىپ قويۇۋاتىمەن ساقچى ماشىنىسىنىڭ تۆشۈكى ئالدىمىزدا بىر ساقچى ماشىنىسى بار كەينىمىزدە بىر ساقچى ماشىنىسى بار يېنىمىزدا بىر ساقچى ماشىنىسى بار مۇشۇ ھازىر رىيادقا ئاپ ماڭدى دىلدار مانا قىزىم

بىز بەك تەس كۈنگە قالغىلى قوپتۇق، بىزنى ۋەتەنگە يولغا سېلىۋېتىمىز دەپ رىيادقا ئاپ ماڭدى ھازىر. ئىككىمىزگە ياردەم قىلىڭلار. بىز كېپىللىكنى يۆتكەلمىگەنلىكىمىز ئۈچۈنلا بىزنى كېپىلنى يولغا سالدى، ياشىمىز بىلەن بىللە يولغا سالىمىز دەپ قوپتى. قىزىم ئون ئۈچ ياشتا كىچىك، بىزگە ياردەم قىلىڭلار.
ئىگىلىنىشىچە بۇخەلچەم خانىم سەئۇدى ئەرەبىستان ساقچى دائىرىلىرى تەرىپىدىن تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ۋە خىتايغا قايتۇرۇلۇش خەۋپىگە دۇچ كەلگەن نۇرمۇھەممەد روزىنىڭ ئىلگىرىكى ئايالى ئىكەن ئۇ ئوتتۇزىنچى مارت مەككە ئەتراپىدا سەئۇدى ساقچىلىرى تەرىپىدىن تۇتۇپ كېتىلگەن ئىستانبۇلدا پائالىيەت قىلىدىغان ئۇيغۇر ياش ئەنۋەرجاننىڭ بىلدۈرۈشىچە خەلچەم ئابدۇللا ئەسلىدە ئىستانبۇلدىن سەئۇدى ئەرەبىستانغا ئۆمرە ئىبادەتنى ئادا قىلىش ئۈچۈن كەتكەن بولۇپ ئۇ سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ ئولتۇرۇشلۇق كىنىشكىسى ۋىزىسى بىلەن قانۇنلۇق تۇرۇۋاتقان بىر ئايال بولسىمۇ ئەمما ئۇنىڭ ئىقامىتىنىڭ كېپىللىكى يولدىشى نۇرمۇھەممەد روزىنىڭ نامىدا بېرىلگەنلىكى سەۋەبىدىن تۇتقۇن قىلىنغانىكەن
ھازىر ما يېڭى تۇتۇلغان قىز بالا قىز بىلەن ئانىسىنىڭكى بۇرۇن ئاجرىشىپ كېتىپتىكەن ئەمما كېپىل بولغان ئەھۋال باركەن نۇرمۇھەممەد قېرىندىشىمىز ئوتتۇرىلىقتا بىر مەزگىل ئۆي تۇتۇپ ئاجرىشىپ كېتىپتىكەن

ھەل قىلىدىغان بولغانتى نامايىشتا مەن ھەل قىلاي دەپ شۇ ئىقتىساد ئىقتىسادنى ھەل قىلىپ تاپشۇرۇپ بەرگەن بولغان لېكىن شۇ پۇلدا ھەل بولامدۇ ياكى ھەل بولمامدۇ بۇ ئېنىق ئەمەس تېخى بۇ ھەقتە ھەمدۇللا ۋەلىنىڭ قىزى نۇرمانگۈل بىزگە مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دېدى بۇخەلچەم ئاچىمىز نۇرمەمەت ئاكىمىزنىڭ بۇرۇنقى ئايالى ئۇ ئىككىسى ئاجرىشىپ كەتكەن بولسىمۇ كېپىلدىكى ھېلىقى نېمىسىنى ئايرىۋەتمىگەنلىكى ئۈچۈن يەنىلا قانۇندا بىر ئائىلە كىشىلىرى ھېسابلىنىدىكەن شۇنداق قىلىپ بۇ قېتىم شۇ سەۋەبلىك تۇتۇلغان بولدى بولمىسا بۇخەلچەم ئاچىمىزنىڭ ھېچقانداق بىر قانۇن خىلاپ ئىشى يوق بۇخەلچەم ئاچىمىز ۋە قىزى ئون ئۈچ ياشلىق قىزى بابۇرە مىرئەھمەت رامىزانغا كىرىشنىڭ ئالدىنقى كۈنىسى ساقچىلار تەرىپىدىن تۇتۇپ كېتىلدى بۇ ئىنساننىڭ ئىچىنى ناھايىتى ئاچچىق قىلىدىغان قوبۇل قىلمايدىغان بىر ئىش شۇنداقلا تۆت بىگۇناھ ئۇيغۇرنىڭ شۇنداق ئۇلۇغ رامىزان كۈنلىرىدە خىتايدەك بىر زالىم ھاكىمىيەتكە تەسلىم بولۇش تەسلىم قىلىپ بېرىلىش خەۋپىدە قېلىشىمۇ ناھايىتى ئېچىنىشلىق بىر ئەھۋال نۇرمانگۈلنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇ تۆت نەپەر ئۇيغۇر ھازىر تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان جىددە شەھىرىدىن سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ پايتەختى رىياد شەھىرىگە يۆتكەلگەن ئىكەن ئۇلارنىڭ جىددە شەھىرىدىكى تۈرمىدىن رىياد تۈرمىسىگە يۆتكەپ كېلىنىشىمۇ ئۇلارنى خىتايغا قايتۇرۇش خىزمىتىنىڭ يېقىنلاپ قالغانلىقىدىن دېرەك بېرىدىكەن

خەلقئارا جەمئىيەتنى ھەرىكەتكە ئۆتۈشكە چاقىرماقتا خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى تۆتىنچى ئاپرېل كۈنى بۇ ھەقتە بايانات ئېلان قىلىپ مۇنداق دېگەن ئون ئۈچ ياشلىق ئۆسمۈرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بۇ تۆت نەپەر ئۇيغۇرنى خىتاي بولمىغان باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنى كەڭ كۆلەمدە تۇتقۇن قىلىۋاتقان باستۇرۇۋاتقان قىيىن قىستاققا ئېلىۋاتقان خىتايدەك بىر دۆلەتكە ئۆتكۈزۈپ بېرىش خەلقئارالىق قانۇن بەلگىلىمىلەرگە ئېغىر دەرىجىدە خىلاپ ھەرىكەتتۇر خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى ئوتتۇرا شەرق ۋە شىمالىي ئافرىقا بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى لىن مالوف بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ ئۇيغۇرلار ھازىر قاباھەتلىك زور تۇتقۇنغا ۋە لاگېرلاردىكى جىسمانىي قىيىنچىلىقلارغا دۇچ كېلىۋاتىدۇ تۇتقۇندىكى بۇ ئۇيغۇرلارنى خىتايغا قايتۇرۇش ئۇلارنى قاراپ تۇرۇپ ئوتقا ئىتتەرگەنلىكتۇر دېگەن

ۋە بىخەتەرلىكىنىڭ كاپالەتكە ئىگە قىلىنىشى ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسەتمەكتە ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇرلار سەئۇدى ئەرەبىستانغا نارازىلىقىنى ئىپادىلەش ۋە سەئۇدى ئەرەبىستاندا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان بۇ تۆت نەپەر ئۇيغۇرنى قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلىپ ئون بىرىنچى ئاپرېل دۈشەنبە كۈنى سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ ئىستانبۇلدىكى كونسۇلخانىسى ئالدىدا نامايىش ئېلىپ باردى نامايىشچىلار قوللىرىدا سەئۇدى ئەرەبىستاندا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ھەمدۇللا ۋەلى نۇرمۇھەممەت روزى خەلچەم ئابدۇللا بابۇرە مىرئەخمەتنىڭ رەسىملىرىنى كۆتۈرگەن ھالدا ئۇيغۇرلار قويۇپ بېرىلسۇن ھەمدۇللا ۋەلىگە ئەركىنلىك نۇرمۇھەممەت روزىغا ئەركىنلىك دېگەندەك شوئارلار توۋلىدى

زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان ھەمدۇللا ۋەلىنىڭ قىزى نۇرىمانگۈل ھەمدۇللا دادىسى ھەمدۇللا ۋەلى قاتارلىق تۆت نەپەر ئۇيغۇرنىڭ قويۇپ بېرىلىشى ئۈچۈن بۈگۈن ئون بىرىنچى ئاپرېل كۈنى سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ ئىستانبۇلدىكى كونسۇلخانىسى ئالدىغا چىقىپ نارازىلىق نامايىشى ئېلىپ بارغانلىقىنى بىلدۈردى بۈگۈنكى نامايىشىمىزنىڭ مەقسىتى بولسا
سەئۇدىدا ھازىر تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ۋە خىتايغا قايتۇرۇلۇش خەۋپى تۇرۇۋاتقان دادام ھەمدۇللا ۋەلى دوستى نۇرمۇھەممەت روزى ۋە بۇخەلچەم ئابدۇللا ئاچىمىز ۋە قىزى ئون ئۈچ يېشىدىكى قىزى بابۇرە مىرئەخمەتنىڭ خىتايغا قايتۇرۇلماسلىقى تۈركىيەگە ياكى باشقا بىخەتەر بىر دۆلەتكە كېلىشىنى تەلەپ قىلىش ئۈچۈن ئىدى نۇرىمان خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇلار سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ ئىستانبۇلدىكى كونسۇلخانا خادىملىرى بىلەن ئۇچرىشىپ دادىسى توغرىسىدا سۆزلىشىشنى تەلەپ قىلغان نەتىجىدە كونسۇلخانا ئىچىدىن بىر دىپلوماتىيە خادىمى چىقىپ ئۇلارنىڭ يېزىلغان تەلەپلىرىنى تاپشۇرۇپ ئالغان ۋە ئىلتىماسنى مۇناسىۋەتلىك ئورۇنغا يەتكۈزىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن بىراق ئۇ ھەمدۇللا ۋەلى قاتارلىق ئۇيغۇرلار توغرىسىدا سورالغان سوئاللارنىڭ ھېچبىرىگە جاۋاب بەرمەستىن تېزلا كىرىپ كەتكەن بىز كونسۇلخانا خادىمىدىن قانچىلىك سوئال سوراپ قانچىلىك مەلۇمات ئىگىلەشنى ئويلىغان بولساقمۇ لېكىن ئۇ بىزگە ھېچقانداق جاۋاب بەرمەستىن يېڭى مەلۇمات بەرمەستىن كىرىپ كەتتى شۇنداق قىلىپ بىز نامايىشنىڭ باشتىن ئاياغ يېڭى ئۇچۇرغا ئېرىشەلمىدۇق بىز سەئۇدى ئەرەبىستاندىن دادامنى ۋە قالغان ئۈچ قېرىندىشىمىزنى قويۇپ بېرىشنى، ئۇلارنى تۈركىيەگە ياكى باشقا بىخەتەر دۆلەتكە يولغا سېلىپ قويۇشىنى تەلەپ قىلدۇق.
نۇرىمانگۈل ۋە سىڭلىسى سۇمەييە ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئون توققۇزىنچى كۈنى يەنى دادىسى سەئۇدى ئەرەبىستاندا تۇتۇلۇپ كېتىشتىن بىر كۈن بۇرۇن تېلېفوندا سۆزلەشكەن شۇنىڭدىن بۇيان ئۇلار دادىسى بىلەن ھېچقانداق شەكىلدە ئالاقە قىلالمىغان ئۇلار دادىسىنى سېغىنىش ۋە دادىسىنىڭ ئاقىۋىتىدىن ئەندىشە قىلىپ ياشاۋاتقانلىقىنى ئىپادىلىدى مەن ۋە سىڭلىم دادام بىلەن ئەڭ ئاخىرقى قېتىم دادام تۇتۇلۇشتىن بىر كۈن بۇرۇن يەنى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئون توققۇزىنچى كۈنىسى ئالاقىلەشكەن ئىدۇق شۇنىڭدىن كېيىن بۇ بىر يېرىم يىلغا يېقىن ۋاقىتنىڭ ئىچىدە نە دادامنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىيالىدۇق نە ئۆزىنى كۆرەلىدۇق، ناھايىتى سېغىنىش ئىچىدە، ناھايىتى ئىزتىراپ ئىچىدە ياشاۋاتىمىز.
نۇرمەنگۈل پۈتكۈل دۇنيا جامائىتىدىن، خەلقئارادىكى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىدىن، تۈركىيە قاتارلىق دۆلەتلەردىن دادىسىنى ۋە ئۆز ئىچىگە ئالغان تۆت نەپەر ئۇيغۇرنىڭ ئەركىنلىككە چىقىشى ئۈچۈن ياردەم قولىنى سۇنۇشنى تەلەپ قىلدى.
بىز پۈتۈن دۇنيادىكى ئۇيغۇرلاردىن، پۈتۈن دۇنيادىكى قېرىنداشلىرىمىزدىن، ئىنسان ھەقلىرى تەشكىلاتلىرىدىن، سەئۇدى ھۆكۈمىتىدىن بۇ تۆت بىگۇناھ ئۇيغۇرنى قويۇپ بېرىشىنى، تۈركىيەگە ياكى تۈركىيەدەك بىرەر بىخەتەر دۆلەتكە قايتۇرۇپ بېرىشىنى تەلەپ قىلىمىز. بۇ پروگراممىنى ئىستانبۇلدىن ئارسلان تاش تەييارلىدى.
مەلۇم بولۇشىچە، قازاقىستاندىكى داڭلىق ئۇيغۇر گىمناستىكىچى نارىمان قۇربانوف يېقىندا قازاقىستان ئۈچۈن يەنە بىر ئالتۇن مېدال ئېلىپ، ئۇيغۇرلارغا شەرەپ كەلتۈرگەن. ئىگىلىشىمىزچە، ئەزەربەيجان پايتەختى باكۇ شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن گىمناستىكا مۇسابىقىسىنىڭ ئونىنچى ئاپرېل كۈنىدىكى باسقۇچىدا نارىمان قۇربانوف ئات ئۈستىدە ئويۇن كۆرسىتىش تۈرىدە بىرىنچىلىككە ئېرىشىپ، ئالتۇن مېدال ئالغان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى قازاقىستاندىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغاندىن ئاڭلايسىلەر.
ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرلار مەملىكەتنىڭ ئىقتىسادىي ۋە مەدەنىيەت ھاياتىدا مۇھىم رول ئويناپ كەلمەكتە. بولۇپمۇ كېيىنكى ۋاقىتلاردا ئۇيغۇر قىز-يىگىتلىرىنىڭ ئىلىم-پەن، ئەدەبىيات، سەنئەت بىلەن بىر قاتاردا تەنھەرىكەتنىڭ ھەر خىل تۈرلىرىدىمۇ چوڭ ئۇتۇقلارغا ئېرىشىپ، قازاقىستاننىڭ شان-شەرىپىنى قوغداۋاتقانلىقى ھەمدە شۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە ئۇيغۇرلارنىمۇ دۇنياغا تونۇتۇۋاتقانلىقى مەلۇم. مەسىلەن، دىلمۇرات مىجىدوف بىلەن ئەلانۇر تۇرغانوۋا بوكستىن، رەيھانگۈل گۆھەرباقىيېۋا ئەركىن مۇشتلىشتىن، ئەزىز تۇردىيېۋ پۇتبولدىن، زارىنا توختىيېۋا خوككېي، يەنى مۇز توپ ئويناشتىن، ھەسەن توختاخونوف چاڭغا تېيىلىشتىن، نارىمان قۇربانوف گىمناستىكادىن، گۈلمىنان ئىمىنوۋا بىرازىلىيچە جيۇ جىتسۇ، يەنى ئەركىن چېلىشىش ۋە مۇشتلىشىشتىن، فارىنگىز غوپوروۋا ئۇشۇ ساندا، يەنى چامباشچىلىقتىن قازاقىستان ئاسىيا ۋە دۇنيا چېمپىيونى دەرىجىسىگە يەتكەنلىكىدىن قازاقىستان ئۇيغۇرلىرى قاتتىق خۇرسەن بولماقتا. بۇ نەتىجىلەرنىڭ ھەممىسى جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئاۋازى گېزىتىدە داۋاملىق يورۇتۇلۇپ كەلمەكتە. يېقىندا قازاقىستان ئۇيغۇرلىرى ئۈچۈن يەنە بىر خۇشاللىق ھادىسە يۈز بەردى. ئاتاپ ئېيتقاندا، رادىيومىزنىڭ دائىملىق مېھمىنى، داڭلىق گىمناستىكىچى نارىمان قۇربانوف بۇ قېتىم قازاقىستانغا يەنە بىر ئالتۇن مېدال ئېلىپ كەلدى. ئۇيغۇر ئاۋازى گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان يولداش مولوتوفنىڭ نارىمان قۇربانوفنىڭ يەنە بىر ئۇتۇقى ناملىق ماقالىسىدىن مەلۇم بولۇشىچە، نارىمان قۇربانوف يېقىندا ئەزەربەيجان پايتەختى باكۇ شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن گىمناستىكا بويىچە دۇنيا مۇسابىقىسىنىڭ نۆۋەتتىكى باسقۇچىدا ئات ئۈستىدە ئويۇن كۆرسىتىش تۈرىدە ئون تۆت مىڭ ئالتە يۈز ئوتتۇز ئۈچ پاي توپلاپ غالىپ ئاتالغان. قازاقىستاننىڭ سپورت تەنھەرىكەت تورىمۇ نارىمان قۇربانوفنىڭ بىرىنچىلىكنى ئىگىلىگەنلىكىنى، شۇنىڭدەك ئىككىنچى ئورۇنغا ئالبانىيەلىك ماتفېي پېتروفنىڭ، ئۈچىنچى ئورۇنغا بولسا فرانسىيەلىك توماسسون سىرىلنىڭ ئېرىشكەنلىكىنى كۆرسەتكەن. بىز باكۇدا ئۆتكەن دۇنيا مۇسابىقىسى ھەققىدە مەلۇمات ئىگىلەش مەقسىتىدە نارىمان قۇربانوفنى زىيارەت قىلدۇق. نارىمان قۇربانوف ئاپرېلنىڭ بېشىدا باكۇدا دۇنيا مۇسابىقىسىنىڭ نۆۋەتتىكى باسقۇچى بولۇپ، ئۇنىڭغا ئوتتۇز تۆت مەملىكەتتىن يۈز قىرىق بەش تەنھەرىكەتچىنىڭ قاتناشقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى.
قازاقىستاندا تۆت ئادەم، يەنى مەن، مىلاد كارىمى، فاروق نەبىيېف ۋە دىمىترىي پوتانىن قاتناشتۇق. نەتىجىدە مىلاد كارىمى كۆمۈش مېدالغا ئىگە بولدى. دۇنيا مۇسابىقىلىرىدا ئالغان ئىككى ئالتۇن مېدالىنىڭ نەتىجىسى بىلەن مەن ھازىر بىرىنچى ئورۇندا تۇرىمەن. مەن دۇنيا مۇسابىقىلىرى باسقۇچلىرىدىمۇ ياخشى كۆرسەتكۈچلەرنى نامايىش قىلىپ، ئالتۇن مېدال ئېلىشنى ئۈمىد قىلدىم ھەم شۇنىڭغا يەتتىم. قازاقىستان ئۈچۈن بۇ ئىككى مېدال چوڭ ئۇتۇق بولۇپ، مېنىڭ كومانداممۇ بۇنىڭغا ئىنتايىن خۇشال. بىزنىڭ بۇ قېتىمقى سەپىرىمىزگىمۇ قازاقىستان گىمناستىكا بىرلەشمىسى تەرىپىدىن خىراجەت بۆلۈندى. بەختكە يارىشا بۇ قېتىم ھېچقانداق بىر مەسىلە تۇغۇلمىدى. بىز ھازىر مۇشۇ يىل ئىيۇن ئېيىدا ئۆتىدىغان ئاسىيا مۇسابىقىسىگە ھەم ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ دۇنيا مۇسابىقىسىگە تەييارلىنىۋاتىمىز. ئارقا-ئارقىدىن ئۆتكەن تۆت مۇسابىقىگە قاتناشقان بولساقمۇ، بىزنى يەنە بىر نەچچە چوڭ مۇسابىقىلەر كۈتۈپ تۇرىدۇ. رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان نارىماننىڭ دادىسى، گىمناستىكا بويىچە قازاقىستاننىڭ خىزمەت كۆرسەتكەن ترېنېرى ھۈسەنجان قۇربانوف ئەپەندى مۇنداق دېدى،

شۇنى داۋام قىلىۋاتىدۇ. نارىمان ئون يەتتە يېشىدا تەنھەرىكەت ماھىرى بولۇپ، يىگىرمە يېشىدا دۇنيا مۇسابىقىسىدە غالىپ ئاتىلىپ، خەلقئارا دەرىجىدىكى تەنھەرىكەت ماھىرى دەرىجىسىگە يەتتى. بىر نەچچە يىلنىڭ ئىچىدە ئۇ كۆپلىگەن خەلقئارا ۋە دۇنيا مۇسابىقىلىرىگە قاتنىشىپ، ياخشى نەتىجىلەرنى كۆرسەتتى. قىسقىسى، مەن ئوغلۇمنىڭ بۇ ئۇتۇقلىرى بىلەن ئەلۋەتتە پەخىرلىنىمەن. ھازىر توي تۆكۈنلەردە بولسۇن، نەزىر چىراغلاردا بولسۇن، باشقىمۇ پائالىيەتلەردە كۆپچىلىك، بولۇپمۇ ئۇيغۇر خەلقى ۋەكىللىرى نارىماننىڭ ئىسمىنى ئاتاپ ماختىنىدۇ. ئۇنىڭ كېلەچەكتە دۇنيا چېمپىيونى، ئولىمپىك چېمپىيونى بولۇشىنى تىلەيدۇ. نارىمان پەقەت ئۇيغۇر خەلقىنىڭلا ئەمەس، بەلكى قازاقىستاننىڭ نامىنىمۇ دۇنياغا تونۇتۇۋاتىدۇ. بۇ بولۇپمۇ بىز ئۈچۈن چوڭ خۇشاللىق. نارىمان قۇربانوفنىڭ ئىسمى بولۇپمۇ ئۇيغۇر ياشلىرى ئارىسىدا چوڭ ھۆرمەتكە ئىگە بولۇپ، ئۇلارنىڭمۇ تەنھەرىكەتكە بولغان قىزىقىشىنى پەيدا قىلماقتا. ئالمۇتا ۋىلايىتىنىڭ بايسېيىت يېزىسى ياشلىرىدىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىللىرىنىڭ بىرى ئېفرات ناسىروف زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى.

алтишіден осы спортқа қызығып келатқан жігітіміздің ең жақын тренері өзінің дадысы болған дадысы мұшы оныңға пәкәт тренер болып қалмастан оныңға ең жақын мәслихатшысы болған нариманның өзінің ат үстіде техникалық жайхаттан қиын элементін өз ойлап тепіп оныңға кейін құрбан сынамын берген бұл нариман құрбановның элементіне америкалық спортсменға россиялық спортсменға қайтылған بىراق كۆپلىگەن مۇسابىقىلەردە نارىمان قۇربانوفقا ئوخشاش ھېچكىم ئورۇن ئالمىغان. بىز مۇشۇ نارىمان قۇربانوفدەك ئۇيغۇر يىگىت قىزلىرىمىزنىڭ مۇشۇنداق ئۇتۇقلىرى بىلەن پەخىرلىنىمىز. كېلەچەكتە مۇشۇ نارىمان قۇربانوفقا ۋە ياش سپورت تالانتلارغا بۇنىڭدىنمۇ چوڭ ئۇتۇقلارغا يېتىپ، ئېگىز چوققىلاردىن كۆرۈنۈشىنى چىن يۈرەكتىن تىلەيمىز.
ئىگىلىشىمىزچە، قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر تىللىق مەتبۇئات سەھىپىلىرىدە نارىمان قۇربانوفتەك ياش ئۇيغۇر تەنھەرىكەتچىلىرىنىڭ جۇمھۇرىيەت ۋە دۇنيا دەرىجىسىدە يېتىۋاتقان ئۇتۇقلىرى داۋاملىق يورۇتۇلۇپ، بۇ ياشلارنى ساغلام ھاياتقا، ھالال ئەمگەككە، تىرىشچانلىققا، مىللەتپەرۋەرلىككە ئۈندىمەكتە. شۇ مەقسەتتە ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇراقلاشقان جايلاردا تەنھەرىكەت كۇلۇبلىرى ئېچىلىپ، ھەر خىل تەنھەرىكەت پائالىيەتلىرى داۋاملىق ئۆتكۈزۈلۈپ تۇرماقتا.